ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ດົງບໍ່ມີໄມ້ ຊິເອົາຫຍັງມາເປັນປ່າ ໜອງຄັນບໍ່ມີຫຍ້າປ້ອງ ປາຊິຊົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ມິດລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າ ສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ພົບກັບວິໄລພອນ ແລະສົມແພງອີກເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນລະ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຢູ່ ຕາມຫ້ອງລ້າຫ້ອງການ ຕາມຫ້າງຮ້ານຕະຫຼາດຕະລີ ຫຼືກຳລັງເດີນທາງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ແມ່ນໆໆ ຫຼາຍຄົນກໍຫຼາຍບ່ອນແຕກຕ່າງກັນໄປເນາະ ອືມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ທ່ານໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຈັ່ງຊີ້ ກໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາແດ່ ເ ຈົ້າ ຢ່າຟ້າວຢ່າຟັ່ງຫຼາຍ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລາຈອນຫັ້ນແຫຼະສຳຄັນ ກໍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງອຸບັດຕິເຫດ ອ່າ ອຸບັດຕິເຫດນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາຖ້າຫາກປະໝາດ ຄັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ບໍ່ເສຍຫຼາຍກະເສຍໜ້ອຍ ອືມ ອ່າ ເສ ຍເງິນ ເສຍຊັບສິນ ເສຍເວລາ ອ່າ ໂຊກຮ້າຍກະອາດຈະພິການ ຫຼືວ່າເສຍຊີວິດກະເປັນໄປໄດ້ ອືມ ແມ່ນ ປາກົດວ່າດຽວນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົດລາພາຫະນະແມ່ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍເນາະ ແມ່ນແທ້ ໆ ແມ່ນ ອືມ ຫວ່າງສອງປີຜ່ານມາ ສົມແພງມາວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ທັນມີ ມີລົດຫຼາຍປານນີ້ ເອີ ນັ້ນແຫຼະ ນັ້ນແຫຼະ ລົດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຖະໜົນຫົນທາງນີ້ພັດແຄບຄືເກົ່າ ອືມ ມັນກໍຍາກເດເນາະ ສົມແພງເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ຄັນ ວ່າລົດຫຼາຍ ຖະໜົນຄືເກົ່ານີ້ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍດີ ກໍຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ລົດລາພາຫະນະຫຼາຍ ມັນກໍແອອັດເປັນທຳມະດາ ຖ້າລົດແອອັດຫຼາຍ ໂອ້ຍ ຜູ້ຂັບຂີ່ນີ້ບາງເທື່ອກໍອາລົມບໍ່ດີ ຫງຸດຫງິດໄດ້ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ອືມ ແ ມ່ນແທ້ ສົມແພງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນໃນເວລາຂັບລົດຢູ່ປັກກິ່ງ ແຕ່ສຳລັບມິດລາຍການຢູ່ວຽງຈັນ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ເປັນຈັ່ງໃດ ທ່ານມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຈາກ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ພວກເຮົາແລ້ວ ຄິດວ່າຄົ ງຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ເຈົ້າໆ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງທຳອິດສຳລັບມື້ນີ້ເລີຍດີບໍ່ ອ່າ ຢ່າຟ້າວກ່ອນ ໃຈເຢັນໆກ່ອນ ສົມແພງ ໃຈເຢັນໆກ່ອນ

ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ

ຍັງຮູ້ສຶກດີວ່າຢູ່ທີ່ເກົ່າ ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປ ກໍຄິດວ່າຄົງຈະຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ສຽງເພງສຽງລຳນີ້ກໍປຽບເໝືອນຢາວິເສດຂະໜານໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສົມແພ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ລືມຄວາມອິດຄວ າມເມື່ອຍ ຖ້າວ່າເພງຫາກຖືກໃຈໄດ໋ລະ ແມ່ນແລະ ຄັນເພງບໍ່ຖືກອົກຖືກໃຈນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເປັນແນວໃດ ກໍຄົງຈະເມື່ອຍຕື່ມ ຄືວ່າຫັ້ນລະເນາະ ອືມ ຄົນເຮົາມັກບໍ່ຄືກັນ ນານາຈິດຕັງ ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ຄິດວ່າເ ພງຈາກທາງລາຍການພວກເຮົາຄົງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງເມື່ອຍຕື່ມອີກ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ບັດນີ້ມາເລົ່າເລື່ອງເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດທຳອອກກ່ອນດີບໍ ເອົາ ດີ ຫຼາຍທ່ານກໍຄົງຈະຖ້າຟັງຢູ່ ແມ່ນ ກະບໍ່ແລະຢ າຍຮາງນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນກ້າຫານ ອືມ ບໍ່ແມ່ນກ້າຫານ ແມ່ນແລ້ວ

ແຕ່ມາວັນໜຶ່ງ ພະຍາອົງນີ້ກໍມີຄວາມຄິດຢາກຈະຊອກຫາຊາຍທີ່ກ້າຫານຊານໄຊ ເພື່ອຈະມາເປັນລູກເຂີຍ ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ສືບທອດການປົກຄອງບ້ານປົກຄອງເມືອງແຫ່ງນີ້ ເພາະພະຍາອົງນີ້ນີ້ມີແຕ່ລູກສາວ ບໍ່ມີລູກຊາຍ ໂອ ມີແຕ່ລູກສາວບໍ່ມີລູກຊາຍກໍຍາກເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວເດ ພະຍາອົງນັ້ນເພິ່ນເຮັດແນວໃດເພື່ອຊອກຫາຊາຍທີ່ກ້າຫານຊານໄຊ ພະຍາອົງນັ້ນນີ້ເພິ່ນກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເສນາອາມາດນີ້ໄປຕີຄ້ອງຮ້ອງເ ປົ່າ ເພື່ອວ່າຈະໃຫ້ຊາຍສະກັນທັງໝົດນີ້ເຂົ້າໄປໃນພະລາຊະວັງ ອໍ ອາ ພະລາຊະວັງທີ່ມີໜອງນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໜອງນ້ຳນັ້ນແມ່ນເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເສນາອາມາດນີ້ເອົາແຂ້ມາປ່ອຍໃສ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂ ອ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າມີແຂ້ຢູ່ເຕັມໜອງຊິເປັນແນວໃດ ອໍ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ
ແລະເມື່ອເຖິງເວລານີ້ກໍມີຊາຍສະກັນຈາກທຸກສາລະທິດ ມາຢືນຢູ່ແຄມໜອງນ້ຳ ເພື່ອວ່າຈະຟັງພະຍາວ່າຈະສັ່ງໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ແລ້ວພະຍາເພິ່ນກໍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕີຄ້ອງຮ້ອງເປົ່ າໃຫ້ພວກເຈົ້າມາມື້ນີ້ ກໍເພື່ອຢາກຈະຊອກຫາວ່າມີຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມກ້າຫານຊານໄຊ ຜ່ານຜ່າໜອງແຂ້ນີ້ຂ້າມໄປຟາກນັ້ນໄດ້ໂດຍປອດໄພ ຖ້າຜູ້ໃດຂ້າມໄປໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກລູກສາວໃຫ້ເປັນເມຍ ແລ້ວຍັ ງຈະຍົກເມືອງໃຫ້ປົກຄອງເຄິ່ງໜຶ່ງອີກ ພໍແຕ່ພະຍາເວົ້າສຸດຄວາມ ກໍມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໂດດລົງໜອງນ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແຂ້ທີ່ກຳລັງກຽມຈະງາບທຸກໆຄົນທີ່ຈະໂດດລົງໄປໃນໜອງນ້ຳ ແຕ່ວ່າຊາຍຄົນນັ້ນໂດດລົງ ໄປຢ່າງໄວວາຈົນແຂ້ບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງໂຕ ແລະແຂ້ກໍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າຊິມີຄົນກ້າຫານໂດດລົງໜອງນ້ຳໄປໄວວາພໍປານນີ້ ເອີ ສະແດງວ່າຊາຍຄົນນັ້ນກ້າຫານຫຼາຍເນາະ ແມ່ນ ຈົນແຂ້ນຶກບໍ່ເຖິງວ່າຊັ້ນສະ ແມ່ນແ ລ້ວ

ລາວຂຶ້ນຝັ່ງໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ໂອຍ ຫັນໃຈກໍຊິບໍ່ຮອດທ້ອງ ອົກສັ່ນຂວັນຫາຍວ່າຊັ້ນສະ ອືມ ທັງເມື່ອຍກັບປານນັ້ນ ເກືອບວ່າຊິເປັນລົມ ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຕົບມືພຶບພາບ ສຽງດັງຊົມເຊີຍ ສຽງຊົ ມເຊີຍນີ້ດັງຟົດສະນັ່ນ ອາ ເພາະວ່າເຫັນວ່າຂ້າມໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເມື່ອເປັນສະນັ້ນ ພະຍາຈຶ່ງໄດ້ຮຽກໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເຂົ້າເຝົ້າ ແລະກໍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າເກັ່ງຫຼາຍ ກ້າຫານຫຼາຍ ຄົນແນວນີ້ລະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ ອງການ ກະສັດຕັດແລ້ວບໍ່ຄືນຄຳ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກລູກສາວໃຫ້ເຈົ້າ ພ້ອມທັງເມືອງອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ ອາ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນກ້າຫານຢ່າງທີ່ພະອົງຄິດ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດທີ່ຈະເອົາສິ່ງທີ່ພະອົ ງມອບໃຫ້ໄດ້ເລີຍ ຂ້ານ້ອຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າແບບນີ້ ຫຼືວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຫ້ນີ້ ມັນນ້ອຍເກີນໄປບໍ່ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກເມືອງທັງໝົດໃຫ້ເຈົ້າເລີຍ ອາ ອາ ຄືວ່າ ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວນັ້ນໃດ໋ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງ ຂ້ານ້ອຍ ອືມ ເຈົ້າເປັນຄົນຖ່ອມໂຕອີ່ຫຼີ ນອກຈາກເປັນຄົນກ້າຫານຊານໄຊແລ້ວ ຍັງເປັນຄົນຖ່ອມໂຕ ບໍ່ໂລບມາກໂລພາ ຄົນແນວນີ້ລະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ ການ ນອກຈາກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາແລ້ວ ເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງໃດອີກ ໃຫ້ເຈົ້າບອກມາເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ທັງນັ້ນ ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມຄົນກໍຈະຍົກໃຫ້ໝົດເລີຍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການ ໃດ໋ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ບັງອາດ ຈະຍົກຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າ ເຈົ້າກໍປະຕິເສດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຍົກສິ່ງໃດໃຫ້ເຈົ້າອີກແລ້ວ ໃຫ້ເຈົ້າບອກມາເບິ່ງດູວ່າເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງໃດແທ້ ອາ ຄືວ່າຂ້ານ້ອຍນີ້ບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງໃດຕອບ ແທນ ຂ້ານ້ອຍພຽງຢາກຮູ້ວ່າ ຫືມ ເຈົ້າຢາກຮູ້ເລື່ອງຫຍັງ ບອກຂ້າພະເຈົ້າມາໄດ້ເລີຍ ອາ ຄືວ່າຈັ່ງຊີ້ພະຍາ ແຕ່ວ່າພະຍານີ້ຕ້ອງຮັບປາກຂ້ານ້ອຍກ່ອນວ່າຈະບໍ່ເອົາຜິດເອົາແມ່ນກັບຂ້ານ້ອຍໃດ໋ ຮ່າຮ່າ ບໍ່ມີບັນ ຫາ ຈະເອົາຜິດເອົາແມ່ນເຈົ້າແນວໃດ ໃນເມື່ອເຈົ້າເປັນຄົນກ້າຫານຂະໜາດນີ້ ແມ່ນແຕ່ແຂ້ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງເຈົ້າໄດ້ ເຈົ້າບອກມາເລີຍວ່າ ເຈົ້າຢາກຮູ້ຫຍັງ
ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນນີ້ ຂ້ານ້ອຍກໍຂໍບອກຕາມຕົງເລີຍວ່າ ຂ້ານ້ອຍນີ້ຢາກຮູ້ວ່າ ອັນຫວ່າງກີ້ນີ້ແມ່ນໃຜມັນຊຸກຂ້ານ້ອຍລົງໜອງ ຈົນຂ້ານ້ອຍເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ

ໂດດລົງໜອງທີ່ມີແຂ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວມັນມີຄົນຊຸກລາວລົງ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ຄັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ກໍ ໂອ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດເນາະ ສົມແພງ ກໍຄົງຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ອາ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ ໜ້າວ່າຊັ້ນຊະ ຄົງຈະລອຍນ້ຳຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍ ຄືວ່າຫັ້ນລະເນາະ ເພື່ອຈະເອົາຊີວິດລອດ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ແນ່ນອນ ຖືວ່າໂຊກດີ ລາວຍັງເອົາຊີວິດລອດໄດ້ ບໍ່ຖືກແຂ້ເກັງຄາໜອງ ອັນນີ້ລະ ເພິ່ນວ່າຄົນເຮົາເວລາໃດກໍຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ສະເໝີ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍອາດຈະພາດທ່າເສຍທີໄດ້ ແມ່ນບໍ່ວິໄລພອນ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ການໃຊ້ຊີວິດແບບມີສະຕິນີ້ແມ່ນວິ ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນສະຕິໃນການໄປກາ ນມາ ການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ສະຕິໃນການໃຊ້ການຈ່າຍເງິນຄຳກຳແກ້ວນີ້

ໂອ໊ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂວ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ຟັງເພງຜ່ານໄປອີກຕື່ມ ບັດນີ້ກໍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ອ່າ ເປັນເລື່ອງທີ 2 ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ແຕ່ກ່ອນຢູ່ລາວນີ້ບໍ່ມີລົດໄຟໃດ໋ ສົມແພງ ເຈົ້າ ເອີ ຄວາມຈິງແລ້ວກໍມີຢູ່ ຕັ້ງແຕ່ ສະໄໝແຕ່ກີ້ ສະໄໝຕັ້ງແຕ່ມູລະຫຼາຍ 10 ປີຜ່ານມາ ທີ່ ອ່າ ແຕ່ກ່ອນມີຝຣັ່ງທີ່ເຂົ້າມາລາວ ເພິ່ນ ອ່າ ໃຊ້ລົດໄຟຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ເຈົ້າ ດຽວນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ່ ດຽວນີ້ເປັນພຽງບ່ອນ ເອີ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າເປັນປະຫວັດສາດ ເ ອີ ໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄປເບິ່ງໄປຊົມ ເປັນຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ເຫຼືອໄວ້ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນອາໄສວ່າແກ່ກຳປັ່ນ ແກ່ກຳປັ່ນມາ ມາລາວ ອ່າ ແຕ່ວ່າຢູ່ລາວປັດຈຸບັນນີ້ມີລົດໄຟ ມີລົດໄຟແລ້ວ ອືມ ຢູ່ໃດ ຢູ່ແຖວທ່ ານາແລ້ງ ໃກ້ໆກັບຂົວມິດຕະພາບ ໂອ ເຈົ້າໆ ອ່າ ເຖິງວ່າທາງຈະຍັງບໍ່ທັນຍາວ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ດີ ພີ່ນ້ອງທາງທ່ານາແລ້ງກໍຄົງຈະຮູ້ຈັກດີ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານນີ້ ຊິ ເປັນຄືກັບເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຈະເລົ່າຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືບໍ່ ເອົາ ອ້າຍສົມແພງ ເລົ່າລອງເບິ່ງວ່າເລື່ອງນີ້ມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ ອືມ ເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າ ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງໂທຫາວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແລ້ວລາວຈົ່ມ ວ່າ ເມື່ອມີລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ຕຽງນອນຂອງຂ້ອຍກໍໄກວໄປໄກວມາ ຂ້ອຍນອນບໍ່ໄດ້
ວິສະວະກອນກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອຍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເບິ່ງດູວ່າມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ ເມື່ອວິສະວະກອນໄປຮອດເຮືອນ ຍິງຄົນນັ້ນກໍບອກໃຫ້ລາວຂຶ້ນໄປນອນເທິງຕຽງ ເພື່ອສຳຜັດຄ ວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ແຕ່ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍວ່າ ພໍແຕ່ວິສະວະກອນຄົນນັ້ນນອນລົງຕຽງ ຜົວຂອງຍິງຄົນນັ້ນກໍມາຮອດເຮືອນພໍດີ ໂອຍ ຕາຍຄັກໆ ແມ່ນແລ້ວ ເມື່ອຜົວຂອງຍິງຄົນນັ້ນເຫັນຊາຍແປກໜ້ ານອນຢູ່ເທິງຕຽງຂອງຕົນ ກໍເກີດໂມໂຫຢ່າງແຮງ ປັດຕິໂທ ເຈົ້າບັງອາດມານອນຢູ່ຕຽງຂ້ອຍເວລາຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ ເຈົ້າເປັນຊາຍຊູ້ກັບເມຍຂ້ອຍ ຢາກຕາຍແມ່ນບໍ່ ເອີຍ ຟັງຂ້ອຍກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນໃດ໋ ເຈົ້າເຂົ້າ ໃຈຜິດແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນດັ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດໃດ໋

ສົມແພງຄິດວ່າຜົວຂອງຍິງຄົນນັ້ນຈະເຊື່ອຄຳເວົ້າຂອງວິສະວະກອນນັ້ນຫຼືບໍ່ ອືມ ຖ້າວ່າແມ່ນສົມແພງກໍຄົງຈະບໍ່ເຊື່ອ ອືມ ຜູ້ຟັງເດຄິດວ່າແນວໃດ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຄິດດອກເນາະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ທີ່ຈະເຊື່ອ ຄົນເຮົ າບາງເທື່ອເວົ້າຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອ ແມ່ນແຫຼະ ເພາະຟັງແລ້ວມັນຄືວ່າເປັນເລື່ອງຂີ້ຕົວະ ແຕ່ບາງເທື່ອເວົ້າຂີ້ຕົວະພັດມີຫຼາຍຄົນເຊື່ອ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນວ່າບາງຄັ້ງຖ້າວ່າຕົວະແລ້ວເຮັດໃຫ້ ສະຖານະການມັນດີຂຶ້ນ ກໍຖືວ່າເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ ເຈົ້າ ຊອກຫາທາງອອກທີ່ດີ ອື ແຕ່ກໍຕ້ອງເບິ່ງຕາມສະຖານະການເນາະ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຕົວະເລື້ອຍໆ ຕົວະທຸກເລື່ອງ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນບໍ່ຄັກປາ ນໃດ ແມ່ນແລ້ວ ກໍເປັນຄົນບໍ່ດີລະ ແມ່ນລະ ບັດນີ້ກໍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ມາເວົ້າເລື່ອງບ່ວງຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ສົມແພງ ອືມ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າເລື່ອງບ່ວງ ວິໄລພອນ ເອົາ ເວົ້າເລື່ອງບ່ວງກໍເພາະວ່ າເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າຕໍ່ໄປນີ້ ກໍມັນ ມັນກ່ຽວກັບບ່ວງ ພາສາຈີນນີ້ບ່ວງວ່າແນວໃດ ສົມແພງ ອືມ ບ່ວງພາສາຈີນເວົ້າວ່າເສົາ ຫຼື ເສົາ ຫຼືວ່າເວົ້າແບບສຸພາບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນ ທາງສື ທາງສື ແມ່ນແລ້ວ ໂອ ຄັນຊິເວົ້າເລື່ອ ງບ່ວງນີ້ກໍມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເດເນາະ ອືມ ແມ່ນແລະ ເອີ ໃຊ້ຊົດແກງບໍ ຕັກອາຫານຕ່າງໆບໍຈັ່ງຊີ້ ຄັນວ່າບໍ່ມີບ່ວງນີ້ກິນອາຫານມັນກໍຍາກເດເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະອາຫານປະເພດທີ່ເປັນນ້ຳເນາະ ອືມ ບາງ ຄົນນີ້ມີຮອດບ່ວງມືຖືພຸ້ນເດ ສົມແພງ ອ່າ ບ່ວງມືຖື ອືມ ເວົ້າໂພດຕິບໍ ບ່ວງແນວໃດບ່ວງມືຖື ເອີ ກໍບ່ວງທຳມະດານີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າບາງຄົນນີ້ເພິ່ນເອົາຕິດໂຕໄປນຳ ເວລາໄປງານຕ່າງໆນະ ເພິ່ນມັກສະອາດເດ ຢ້າ ນຕິດພະຍາດນຳໝູ່ຊີ້ນະ ອືມ ເອີ ບ່ວງເພິ່ນກໍເອົາໄປແຕ່ເຮືອນເພິ່ນລະ ເອີ ນັ້ນແຫຼະ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າບ່ວງມືຖື ປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ ອືມ ບໍ່ວ່າຕິຊິມີຄົນເອົາແທ້ເອົາວ່າປານນັ້ນ ຫຼືວ່າວິໄລພອນເຄີຍເຮັດແນວນັ້ນຫວາ ໂ ອ້ຍ ກໍບໍ່ປານນັ້ນດອກ ອ່າ ກໍເຄີຍເຫັນແຕ່ຜູ້ອື່ນເຮັດ

ທ້າວແມັກນາມສົມມຸດຍ່າງເຂົ້າຮ້ານອາຫານທີ່ຫຼູຫຼາແຫ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍສັ່ງແກງຖ້ວຍໜຶ່ງ ບໍ່ພໍຄາວ ຟູຢວນກໍເອົາແກງມາໃຫ້ ຟູຢວນກໍແມ່ນຜູ້ບໍລິການແມ່ນບໍ ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ພາສາຈີນເພິ່ນວ່າຟູຢວນ ອືມ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ແລ້ວເປັນແນວໃດຕໍ່ ກໍພໍແຕ່ຜູ້ບໍລິການຍ່າງໄປບຶດໜຶ່ງ ທ້າວແມັກກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ຂໍໂທດ ແກງນີ້ຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ອືມ ຜູ້ບໍລິການກໍງົງຄືກັນ ເອີ ເມື່ອໄດ້ຍິນກໍຄິດວ່າມີຫຍັງບໍ່ ບໍ່ແນ່ ບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ຢູ່ໃນຖ້ວຍແກງຫັ້ນ ກໍເລີຍເອົາແກງຖ້ວຍໃໝ່ມາໃຫ້ ແຕ່ລາວກໍຍັງເວົ້າຂຶ້ນຄືເກົ່າ ຂໍໂທດ ແກງນີ້ຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນຫັ້ນ ຜູ້ບໍລິການກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເຮັດແນວໃດ ກໍຈຶ່ງໄປເອີ້ນຜູ້ຈັດກາ ນຮ້ານອາຫານນັ້ນມາ ເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ຜູ້ຈັດການກໍເວົ້າກັບທ້າວແມັກດ້ວຍຄວາມຢຳເກງວ່າ ເອີ ສະບາຍດີທ່ານ ແກງປະເພດນີ້ແມ່ນອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມກັນ ນັ້ນກໍເປັນອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກແຂກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຍິນວ່າແກງຮ້ານເຈົ້ານີ້ມັນແຊບຫຼາຍ ຂ້ອຍຈຶ່ງມາລອງຊີມເບິ່ງນີ້ແຫຼະ ແລ້ວທ່ານເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າ ເອີ ກິນບໍ່ໄດ້ ຂ້ ອຍກໍຢາກຊີມ ຢາກກິນຈົນນ້ຳລາຍໄຫຼແລ້ວເດ ແຕ່ມັນບໍ່ມີບ່ວງ ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າບ່ວງມັນຢູ່ໃສ
ຄົນເຮົານີ້ເວລາມີບັນຫາກໍຕ້ອງແກ້ໄຂເນາະ ວິໄລພອນ ແຕ່ບາງເທື່ອກໍແກ້ໄຂບໍ່ຖືກຈຸດ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ການແກ້ໄຂບັນຫາກໍຕ້ອງໃຫ້ມັນຖືກຈຸດ ກໍຄືວ່ານີ້ແຫຼະ ນີ້ ເອົາແກງມາໃ ຫ້ ແຕ່ບໍ່ເອົາບ່ວງມາໃຫ້ນີ້ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິກິນໄດ້ແນວໃດເນາະ ແມ່ນແລ້ວ
ເຖິງວ່າຈະປ່ຽນເອົາແກງຖ້ວຍໃໝ່ມາໃຫ້ ບ່ວງບໍ່ເອົາມາ ມັນກໍຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ອື ເອີ ເອີ ແຕ່ວ່າຢູ່ຈີນນີ້ ບໍ່ມີບ່ວງກໍບໍ່ມີບັນຫາເດ ສົມແພງແມ່ນບໍ ອືມ ວິໄລພອນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຄົນຈີນມັກຍົກຖ້ວຍຮູບແມ່ນ ບໍ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ວິໄລພອນເຫັນຄົນຈີນນີ້ມັກຍົກຖ້ວຍຮູບເວລາກິນແກງ ເອີ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຮ້ານອາຫານ CRI ພວກເຮົານີ້ກໍຈະເຫັນເລື້ອຍໆເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ເຫັນເລື້ອຍໆ ວິໄລພອນກໍເລີຍເຄີຍລອງ ມາແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນນີ້ກໍບໍ່ກ້າຍົກຖ້ວຍຮູບເດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ກໍລຶ້ງແລ້ວລະ ເອີ ເວົ້າເລື່ອງນີ້ມາກໍນຶກເຖິງຕອນໜຶ່ງ ສົມແພງ ອື ຕອນວິໄລພອນມາຈີນທຳອິດ ພາສາຈີນກໍບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕ ອື ເອີ ກັບໝູ່ນີ້ພາກັນໄປກິນໝີ່ຢູ່ຮ້ານ ອາຫານ ກໍຄ້າຍຄືກັນກັບເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາເລົ່າໄປຫວ່າງກີ້ນີ້ແຫຼະ ອື ເປັນແນວໃດ ຜູ້ບໍລິການບໍ່ເອົາບ່ວງມາໃຫ້ແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ເພິ່ນເອົາຖ້ວຍໝີ່ມາໃຫ້ ອ່າ ແລ້ວກໍມີໄມ້ຖູ່ພ້ອມ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີບ່ວງ ເອີ ຄິ ດຢູ່ວ່າ ໂອ ຊິກິນແນວໃດດີເນາະ ວ່າຊັ້ນ ກໍເລີຍໄປຖາມເອົາບ່ວງ ອ່າ ຖາມເອົາບ່ວງ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ພາສາເດ້ ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດ ກໍໃຊ້ມືນີ້ແຫຼະ ສະແດງໃຫ້ວ່າໃຊ້ບ່ວງ ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດ ອ່າ ຕ້ອງກິນແກງ ກໍຕ້ອງມີ ບ່ວງ ກິນໝີ່ກໍຕ້ອງມີບ່ວງຫັ້ນນະ ອືມ ອ່າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງ ອືມ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່
ເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ເນາະ ບໍ່ຮູ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ບໍ່ ແມ່ນ ອືມ ກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈຢູ່ໃດ໋ ຕາມສັງເກດ ອ່າ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ບ່ວງຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ໂອ້ ເປັນຫຍັງ
ເພາະວ່າຜູ້ບໍລິການຫັ້ນ ເພິ່ນກໍໄດ້ຊີ້ໄປຫາລູກຄ້າທີ່ກຳລັງກິນໝີ່ຢູ່ຫັ້ນນະ ເອີ ຢາກໃຫ້ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າກິນແບບໃດ ພໍວິໄລພອນແນມເບິ່ງກໍ ອືມ ພໍເຂົ້າໃຈ ພໍເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າກິນແບບໃດ ແລະກໍເຮົາກໍຕ້ອ ງກິນແບບໃດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍົກຖ້ວຍໂຫບ ເອີ ສົມແພງ ເວົ້າແທ້ນີ້ ພາສາຈີນໄມ້ຖູ່ນີ້ວ່າແນວໃດ ເອີ ພາສາຈີນໄມ້ຖູ່ເວົ້າວ່າ ຄວາຍຈື ຄວາຍຈື ອືມ ສ່ວນບ່ວງແມ່ນເສົາ ຫຼືວ່າ ທາງຊື ວິໄລພອນຈື່ໄດ້ບໍ່ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເອົ າ ຈື່ໄວ້ເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຈື່ໄວ້ນຳກັນ ຖ້າທ່ານມີໂອກາດໄດ້ໄປຈີນ ຈັ່ງຊີ້ກໍສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ເນາະ ອື ອ່າ ຈັກໜ້ອຍພັດຊິຮ້ວຍ ມີແຕ່ໄມ້ຖູ່ ບໍ່ມີບ່ວງ ເດ ຄັນວ່າບໍ່ເປັນ ຈະໄດ້ຍົກຖ້ວຍໂຫບ ຄືວິໄລພອນວ່ານັ້ນແຫຼະ ເ ຈົ້າ

ເອົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ ກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຄິດວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນຜ່ອນຄາຍອາລົມ ເຮັດໃຫ້ທ່ ານຜູ້ຟັງເບົາສະໝອງໄດ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍຄົງຈະໄດ້ພໍສົມຄວນ ເຈົ້າ ຖ້າວ່າມີສິ່ງໃດບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ຜິດພາດປະການໃດ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ແມ່ນແລ້ວ ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດຍັງຮູ້ຫຼົງ ຟັງ ໃຫ້ເປັນສິນ ຍິນໃຫ້ເປັນວາດ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຄວາມຊື່ນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍເນາະ ເຈົ້າ ມື້ໜ້າພວກເຮົາກໍຈະຊອກເລື່ອງດີໆ ເລື່ອງມ່ວນໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕື່ມອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຄິດຄວ າມເຫັນແນວໃດ ຫຼືວ່າມີເລື່ອງລາວມ່ວນໆ ຢາກຈະໃຫ້ພວກເຮົານຳມາເລົ່າໃນລາຍການ ກໍສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ ສົ່ງທາງອີເມວກໍແມ່ນສົ່ງໄປທີ່ laos@cri.cn ຫຼືວ່າຈະສົ່ງທາງໄປສະນີກໍສົ່ງໄປທີ່ Lao Service CRI 13 China Radio International PO Box 4126 ເປ ຈິງ ໄຊນາ 100040 ຫຼືວ່າຈະໂທລະສັບໄປລົມກັບພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເບີໃດສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ເບີຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 00861068892192 ເຈົ້າ ເບີນີ້ກໍສົ່ງແຟັກໄດ້ພ້ອມ ແມ່ນແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີ ເບີທີ່ສາມາດສົ່ ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ຂໍ້ຄວາມສັ້ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ເບີຫຼັກ 2 ກໍສົ່ງມາທີ່ໝາຍເລກ 2930 ຫຼັກ 5 5930 ຫຼັກ 7 7930 ແລະ ຫຼັກ 9 ແມ່ນ 9930 ສົ່ງທາງໃດກໍໄດ້ ເຈົ້າ ກ່ອນຈາກກັນວັນນີ້ ກໍຈະທ່ານມ່ວນຊື່ນກັບສຽງ ເພງປິດທ້າຍລາຍການ ມີອີກ 2 ເພງມ່ວນໆ ໝົດເວລາບ່ອນໃດ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີ

ໂອ໊ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂວ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ